ئاخىرىدا تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خەۋەرلەرنى

دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىك ۋەزىيىتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئون تۆت مىڭ نەپەر پۇقراۋى ياردەمچى ساقچىنى نۆۋەتچىلىك ۋەزىپىسىگە قويغان زور ساندىكى بۇ ياردەمچى ساقچىلار بايرام مەزگىلىدە خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كېلىدىغان ساياھەتچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكى شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارىدىن قورغاس ئېغىزى ۋە باشقا ئېغىزلار ئارقىلىق ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىنىدىغان قاتناش ۋاسىتىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىدىكەن بۇ زور ساندىكى ياردەمچى ساقچىلار پويىز ئىستانسىلىرى خەلقئارالىق قاتناش بېكەتلىرى ساياھەت نۇقتىلىرى ئاممىۋى سورۇنلار ۋە مۇھىم قاتناش تۈگۈنلىرىدە نۆۋەتچىلىكتە تۇرۇپ چارلاش ئەپ بارىدىكەن ھەمدە ئۆتكەن كەچكەن يولۇچىلارنى تەكشۈرىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتىنى ئەپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە يۇقىرى تېخنىكىلىق مۇتلەق نازارەت ھەم تەقىب سىستېمىسىنى ئومۇملاشتۇرغان ئىدى شۇنداق يۇقىرى بېسىملىق نازارەتكە قارىماي خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ يىللىق دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدە يەنە ئون تۆت مىڭ نەپەر ياردەمچى ساقچىنى ۋەزىپىلەندۈرۈشى ھەر ساھەنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە يۇقىرىدىكى بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ خىتاي دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدە ساياھەتچىلەر ۋە يولۇچىلارنىڭ بىخەتەر ئاپتوموبىل قوللىنىشى قىستاڭچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مەقسەت قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بولسىمۇ بىراق بۇنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى چېكىدىن ئاشقان بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكى مۆلچەرلەنمەكتە ئۇكرائىنا ئۈچ خىتاي شىركىتىنى روسىيەنىڭ كەڭ كۆلەملىك تاجاۋۇزچىلىقىغا ياردەم بېرىۋاتقان ئورۇنلار تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن سىياسەتچى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ئۇكرائىنا دۆلەتلىك چىرىكلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئورگىنى ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي دۆلەتلىك دېڭىز ئوكيان نېفىت شىركىتى خىتاي نېفىت خىمىيە سانائەت شىركىتى ۋە خىتاي دۆلەتلىك نېفىت شىركىتىنى خەلقئارالىق ئۇرۇشنىڭ قوللىغۇچىلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزگەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇلارنىڭ دېيىشىچە خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى بۇ ئۈچ شىركىتى روسىيەنىڭ مۇشۇ ساھەدىكى شىركەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ دۆلەتكە زور مىقداردا باج تاپشۇرۇش ۋاسىتىسى ئارقىلىق موسكۋانىڭ ھەربىي ۋە قورال ياراغ سانائىتىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەپ كەلمەكتىكەن خىتاينىڭ ھازىرغىچە روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قوزغىغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى ئەيىبلىمىگەنلىكىنىڭ ئۈستىگە روسىيەنى تىك ئۇچار ئادەمسىز ئۇچقۇ ئوپتىكىلىق كۆرۈش دۇربۇنى ۋە ھالقىلىق ھەربىي ئەسلىھەلەر بىلەن تەمىنلەۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغانىدى ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى ئىلگىرى خىتاي دۆلەتلىك قۇرۇلۇش شىركىتى ئەلى بابا تورى ۋە شياۋمى ئۇچۇر ئالاقە شىركىتىنى بۇ تىزىملىككە كىرگۈزگەن ئۇكرائىنا دۆلەتلىك چىرىكلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئورگىنى بۇ تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن شىركەتلەرنىڭ غەرب دۆلەتلىرىدە نورمال تىجارىي پائالىيەتلەرنى قىلالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن
ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ مۇرەككەپ جاسۇسلۇق ئاپپاراتلىرىغا ۋە تور ھۇجۇملىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئاسىيادىكى شېرىك دۆلەتلىرى بىلەن تېخنىكا ۋە ئىستىخبارات ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىكەن بلومبېرگ گېزىتىنىڭ ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىنىڭ سۆزىگە ئاساسەن خەۋەر قىلىشىچە بايدېن ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ھىندىستان ياپونىيە ۋە ئاۋسترالىيەدىن تەركىب تاپقان تۆت دۆلەت ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئاسىيا قىتئەسى ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدا ئىستىخبارات ئورتاقلىشىش ۋە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشكە ئالاھىدە كۈچ چىقىرىدىكەن ئامېرىكا يەنە ياپونىيە ھىندىستان ۋە ۋېيتنام بىلەنمۇ ئۆزئارا مۇھىم ئىستىخباراتلارنى ئورتاقلىشىدىغان ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدىكەن بلومبېرگ گېزىتىنىڭ دېيىشىچە رەسمىي ھالدا ئىستىخبارات ئالاقىسى مۇناسىۋىتى دەپ ئاتالغان بۇ يېڭى ۋە كۈچەيتىلگەن ھەمكارلىق خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ئاپپاراتلىرىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان ھەرىكىتىنى ئازايتىشنى مەقسەت قىلىدىكەن بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى مەۋجۇتلۇقىنى ئاشۇرۇپ رايون دۆلەتلىرى بىلەن كۆپ قىرلىق ئالاقىنى كۈچەيتىش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتى ئىستانبۇلدا يىغىن چاقىرىپ ئۆزئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان بۇ يىغىن تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ ئىستانبۇلدىكى باش مەركىزىدە چاقىرىلغان بولۇپ ئۇنىڭغا ھەرقايسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى قاتناشقان تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن خەۋەردىن قارىغاندا يىغىندا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھازىرقى ھەمكارلىق ئەھۋالى تەكشۈرۈلگەن ھەم ئەزا دۆلەتلەر ئارا سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە ئىنسانىي ياردەم مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتىشنىڭ زۆرۈرىيىتى ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان يىغىندا يەنە ھازىرقى دۇنيا ۋە رايون خاراكتېرلىك ۋەزىيەتنىڭ تۈرك دۇنياسىغا ھەم تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى چۆرىدىگەن ھالدا سىياسىي خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىشىشقا بولىدىغان ئىمكانىيەتلەر ئۈستىدە ئىزدىنىش ۋە مۇناسىۋەتنى مۇستەھكەملەش مۇھىم مۇزاكىرە تېمىسى بولغان كېڭەشتە مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ باش كاتىپى قۇۋانچبېك ئۆمۈرئالىيېف ھەر قايسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىغا بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايدا قازاقىستاندا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئونىنچى نۆۋەتلىك باشلىقلار يىغىنىنىڭ كۈن تەرتىپى ۋە خىتابنامىسىنىڭ لايىھىلىرى ھەققىدە ئۇچۇر بەرگەن

چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى جىددىي خەۋپسىزلىك تەھدىتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئەسلىدىكى پىلاندىن بىر يىل بۇرۇن سېتىۋالىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ياپونىيەنىڭ نىككېي ئاسىيا گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە بۇ خەۋەرنى ياپونىيەنىڭ يېڭى مۇداپىئە مىنىستىرى مىنورو كىخارا ئامېرىكىدىكى رەسمىي زىيارىتى مەزگىلىدە ئاشكارىلىغان مىنورو كىخارا ئۈچ ھەپتە ئىلگىرى ياپونىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىقىغا تەيىنلەنگەن بولۇپ ئۇ تۇنجى سەپىرىنى ۋاشىنگتونغا قىلغان ئىكەن

ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرى لويد ئوستىن بۇ ئۇچرىشىشنى ئامېرىكا ۋە ياپونىيە ئىتتىپاقىدىكى تارىخىي پەيت دەپ تەسۋىرلىگەن ھەمدە خىتاي شىمالىي كورېيە ۋە روسىيە خىرىس پەيدا قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ياپونىيە بىلەن ئىتتىپاقلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىككى تەرەپنىڭ بۇ ئۇچرىشىشى ئامېرىكا ياپونىيە ئىككى دۆلەتنىڭ

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ

ئىلگىرى كېرىيە تۈرمىسىدە جازا ئۆتىگەن نۆۋەتتە چەت ئەلدە ياشاۋاتقان بىر سابىق مەھبۇس مەزكۇر تۈرمىدىكىلەرنىڭ قىش ياز بىكار قويۇلمايدىغانلىقى پاختا تېرىغان مەزگىللىرىدە قوللىرى قاپىرىپ ھەتتا قاناپ كەتكۈچە ئىشقا سېلىنىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ كېرىيە تۈرمىسىدە ئەترەت باشلىقى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن بىر خادىم كېرىيە تۈرمىسىدىكى ئەمگەك مەيدانلىرىنى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھۆددىگە ئالىدىغانلىقى ۋە ئۇيغۇر مەھبۇسلارنىڭ ئىشقا سېلىنىدىغانلىقىنى ئاشكارىلاش بىلەن بىرلىكتە مەھبۇسلارنىڭ تۈرمە قورۇسىدىن ئەمگەك مەيدانىغا ھەيۋە تەھدىت بىلەن ئېلىپ چىقىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
شۇ جەرياندا شۇ مەھبۇسلارنىمۇ سىز كۆردىڭىزمۇ؟
مەھبۇسلارنىمۇ ئاشۇنىڭدىمۇ باشقۇرۇپ بەرگەن بىر ئاز شۇنداقمۇ شول ۋاقتىدا مۇنداق جىنايەتچى مەھبۇسلارنى ئەچىقىپ قوراللىق بىلەن ئەمدى تالاغا ئەچىققان بولسا مۇنداق ئىشچىلىرىغا شۇ قورال بىلەن ئەچىقىپ يەنە ئاخشىمى شۇ كەچ تېنايىندا سولاپ ئەندە كۆرگەن شۇ ئېلىپ ماڭغاندا سىز ئېلىپ ماڭامتىڭىز مەھبۇسنىڭكى ئىچىدىن گۇرۇپ باشلىقلىرى بار ئۇلىنىڭكى ئۇلىغا ئايرىم مۇنداق قىزىل جىلىتكە كىيدۈرۈپ شۇ گۇرۇپ باشلىقىغا چۆرىسىدە مۇنداق تاناپ تۇتۇپ ئاشۇنىڭ ئىچىدە ماڭىدۇ

يەللىك، مۇنداق ئېيتماڭغۇ، تۇندا ئېيتماڭغۇسىنا ئانداق.
شۇلارنىڭ بىرەرسى بىلەن مۇنداق سىز شۇ جەرياندا بىللە يۈزتۇرانە ئىشلەپ قالغان ئەھۋال بولدىمۇ بولمىدىمۇ مۇنداق پاراڭلىشىپ، سۆھبەتلىشىپ ئۇ مەھبۇسلار بىلەن؟ ئا، ياق، مۇمكىن ئەمەس ئۇ بىلەن يېقىنلىشىشمۇ بىلەن. ئا، توپىرى قىلىپ ماڭغان ۋاقتى دېگەندىمۇ ئالدى قورال كۆتۈرەپ ماڭغاندا مانا بىلمە دەيدۇ، يولدا ئۇچرىشىپ قالساڭمۇ يولنىڭ سىرتىغا چىقىپ تولۇق ئۆتەپ كېتىپ بولغان ۋاقتىدا ئانا دەپ رۇخسەت قىلغان ۋاقتىدا مۇنداق ماڭا قارشى.
نۆۋەتتە چەت ئەلدە ياشاۋاتقان، ئىلگىرى كېرىيە تۈرمىسىدە بىر مەزگىل جازا ئۆتىگەن بىر سابىق مەھبۇسمۇ مەھبۇسلارنىڭ تۈرمە قورۇسىدىن ھەيۋە بىلەن ئېلىپ چىقىلىشى ئارقىلىق ئۇلارنىڭ قېچىپ كېتىش ياكى قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ تولۇق ئالدى ئېلىنغانلىقىنى ئەسكەرتتى. بىزنى ئەتىگىنى سەھەر سائەت ئالتە ئەتراپىدا ئويغىتىدۇ ئۇنىڭدىن كېيىن بىز بىر پۇشتەك چالىدۇ قورۇنىڭ ئالدىغا چىقىمىز ئەنە يوقلىما قىلىدۇ بىز سانايمىز ئۇنى بىردىن باشلاپ بىزنى ئىككىدىن تۆتكىچە ساقچى يالاپ مېڭىپ تۈرمىنىڭ قورۇ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىغا ئەكىلىدۇ ئەكېلىپ ئۇ يەرگە تىزىپ توختاتقاندىن كېيىن شۇ دەرۋازىنىڭ ئۈستىدىكى قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان نۆۋەتچى ئەسكەرگە دوكلات قىلىدۇ ساقچى ئۇنىڭدىن كېيىن دەرۋازىدىن چىققاندىن كېيىن تۈرمە ناخشىسى دەپ بىر سەككىز ئون ناخشا بار تاكى ئېتىزغا بېرىپ بولغۇچە شۇ ناخشىنى ئوقۇيمىز ئالدىمىزدىن ۋە ئارقىمىزدىن شۇ تۈرمىنىڭ ساقچىلىرى توك كالتىكى ھەم تاپانچا بىلەن ماڭىدۇ شۇ سەپنىڭ ئالدىدا، ئارقىسىدا ساقچىلار بار. شۇ مېڭىش جەريانىدا ئاندىكىن ئۇلارنىڭ ساقچىلار بىز بىلەن بىللە پىيادە ماڭىدۇ. ئەسكەرلەر قوراللىق ئاپتومات بىلەن ئىككىدىن ياكى تۆتكىچە ئەسكەر. شۇ ئەسكەرلەر بىزنىڭ ئارقىمىزدىن ئۇلار ماڭىدۇ. ئۇ يەنە مەھبۇسلارنىڭ ئەمگەك مەيدانىدىكى جاپالىق ئىشلەش ۋە قاتتىق نازارەت قىلىنىش جەريانى ھەققىدىمۇ مەلۇمات بەردى.
ئۇ بىر ئادەم يوق بىر يەرلەر پۈتۈنلەي مەھەللىسىز لوگەينىڭ يەرلىرى ھەممىسى شۇ ئادەم يوق يەرلەرگە سېلىنىدۇ شۇ يەرگە بارغاندىن كېيىن ئېتىزغا ئىشقا بۆلىدۇ ئىشلەيمىز ئادەتتە شۇ ئونىنچى ئاي ئون بىرىنچى ئايغىچە ئاساسلىق لوگەينىڭكى يەرلىرىدە ئاساسلىقى نېمە تېرىيدۇ پاختا شۇ ئونىنچى ئاي جەنۇب تەرەپتە ئون ئىككىنچى ئايلارغىچە تۈگىمەيدۇ ھېلىقى يېڭى ئېچىلىپ تۇرىدىغان غوزىلىرى تۈگىمەيدۇ شۇ پاختىنىڭكى ۋەزىپىسى بار ئەمدى شۇ ۋەزىپە كۈنلۈك ۋەزىپىسى بولىدۇ ئەڭ كۆپ ئېچىلغان قاقاستا ئادەم بېشىغا ئاتمىش كىلودىن يەتمىش كىلوغىچە ئاشۇنداق ۋەزىپە بولىدۇ شۇ پاختىنىڭ ئېچىلغان مەۋسۇمىغا قاراپ تۇرۇپ بەلگىلەيدۇ ئۇنى قىشنىڭ كۈنلۈكىدە شۇ غوزىلارنى ئېچىلمىغان غوزىلارنى تاش غوزىلارنى ئۈزۈپ تۈرمىنىڭ مەيدانىغا ئەكىلىدۇ شۇ مەيدانغا قويۇپ قويغاندىن كېيىن ئاپتاپتا

ئۇنىڭ دېيىشىچە، مەھبۇسلار قىش-ياز بىكار قويۇلمايدىكەن، ھېچقانداق ئىش تېپىلمىغاندا يەر كولاش ۋە يەر تىندۇرۇش بىلەن مەشغۇل قىلىنىدىكەن.
ئۇ ئىشمۇ تۈگىگەندىن كېيىن سېمونت كۆتەكلەر بار، ئۇنى ئىككى-ئۈچ يۈز مېتىر يەرگە يۆتكەپ ئاپىرىپ، ئۇ يەرگە تىزغىلى سالىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئورا كولايمىز، توڭلىغان يەر، مۇز توڭلاپ كەتكەن يەرلەرنىڭكى گۈرجەكنى تارقىتىپ بېرىدۇ، شۇ گۈرجەك بىلەن ئورا كولاپ، توپىسىنى ئاندىن كېيىن يۆتكەپ باشقا بىر يەرگە دۆلەيمىز ئۇنى دۆلەپ بولغاندىن كېيىن يەنە ئىككى-ئۈچ كۈن ئۆتكۈزۈپ يەنە ئاپىرىپ يەنە ئاياققا ئەسلىدىكى ئورىغا تىندۇرىمىز. مەھبۇسلار بۇ خىل ئېغىر ئىشقا سېلىنىش بىلەن بىرلىكتە مېڭە چارچىتىش شەكلىدىكى سىياسىي ئۆگىنىشلەرمۇ داۋاملىشىدىكەن. ئۇنىڭ ئىچىدە ئىش تۈگىمەيدۇ ئارام بەرمەيدۇ ھەم ئۆگىنىشنى بەك قىشنىڭ كۈنلۈكىدە ئۆگىنىشكە قاتتىق باسىدۇ. ئۆگىنىش ئىدىيەۋى ئۆزگىرىش دوكلاتى يازغىن، تەسىرات يازغىن. دېگەنگە ئوخشاش. ئېنىڭدىن كېيىن تۈرمە قائىدىسى بار ئەللىك ئالتە ماددىلىق. شۇ ئەللىك ئالتە ماددىلىق قائىدىنى خىتايچە يادلاتقۇزىدۇ.
بۇ سابىق مەھبۇس يەنە مەھبۇسلار ئىچىدىكى ئاشخانىغا ياردەملەشكۈچىلەر بىلەن يېتىقتىكى ئاغرىقلارنىڭلا ئەمگەككە سېلىنمايدىغانلىقى، ئادەتتىكى ئاغرىقلارنىڭ بولسا ھارۋىغا ئولتۇرغۇزۇلۇپ، ئەمگەك مەيدانىغا ئېلىپ چىقىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
بەزى بىر ئېغىر كېسەللەر، بەزى ئاشخانىدا ئىشلەيدىغانلار ئۇلار ئىشقا چىقمايدۇ، ساقلىرىمىزلا چىقىدۇ. بەزى نورمال كېسەللەر بولۇپ قالسىمۇ دوختۇرخانىغا ئاپارماي ئۇلارنى ئاستا سۆرەپ يەنە ھارۋا بار بىزدە ئېلىپ ماڭىدۇ بىزنى يىراقلاشتۇرۇپ.
يۇقارقى تۈرمە ئەترەت باشلىقىمۇ ئۆزىنىڭ تېمىتىپ سۇغۇرۇشقا مەسئۇل بولغان مەزگىلدە مەھبۇسلارنىڭ خىمىيىۋى ئوغۇتنى قوللىرى بىلەن چاچقانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان مەھبۇسلارنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ قىلچە نەزەرگە ئېلىنمايدىغانلىقىنى دەلىللىدى. جيەنچۈنىڭكى كاللېكتىپ يېرىدە بار ھېلىقى ماۋۇ جيەنپاڭ دەيدىغان جيەنپاڭ ئايىمى ماۋۇ تېمىتىپ سۇغۇرۇش ئاشۇنىڭدىمۇ ماۋۇ باشقۇرۇپ بەرگەن ئەمدى شول ۋاقتىدا يەتتە سەككىز مۇنداق جىنايەتچى مەھبۇسلارنى ئەچىقىپ ئوغۇت

يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر ئاۋسترالىيىنىڭ ئادېلايىد شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئاتمىش ئالتە كىلوگراملىقلار بويىچە ئەركىن مۇشتلىشىش تۈرىدە ئاۋسترالىيىلىك ئۇيغۇر ياش ئابدۇجېلىل مەمەت بارلىق رەقىبلىرىنى يېڭىپ چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەن ئىدى ئۇنىڭ ئۇچىسىغا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك رەڭلىك مايكا بېشىغا دوپپا كىيىپ زەپەرنى قۇتلىغان كۆرۈنۈشى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغاندىن كېيىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى ھاياجانغا سالغان

ئەركىن مۇشتلىشىش تۈرىنىڭ ئون سەككىزىنچى قېتىملىق مۇسابىقىسىدە رەقىبى لۇكاس شىمىتنى يېڭىپ چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەن ئۇچىسىغا ئالدى تەرەپكە ئاي يۇلتۇزلۇق شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ئارقىسىغا ئۇيغۇر دېگەن خەت ۋە بۆرىنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن كۆك مايكا بېشىغا ئۇيغۇر دوپپىسى كىيىپ مەيدانغا كىرگەن يىگىرمە ئۈچ ياشلىق ئابدۇجېلىل مۇھەممەد تاماشىبىنلارنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغىغان جەمئىي ئىككى مەيدان داۋاملاشقان تۆت مىنۇتتەك مۇسابىقىدە ئابدۇجېلىل مۇھەممەد بىرىنچى مەيداندىن باشلاپلا ئاتمىش يەتتە كىلوگراملىق رەقىبى لۇكاس شىمىتتىن ئۈستۈنلۈكنى تارتىۋالغان ئابدۇجېلىل مۇھەممەد مۇسابىقىدىن كېيىن قىلغان سۆزىدە تاماشىبىنلارغا ئۆزىنىڭ مەشىق گۇرۇپپىسىغا ۋە ئۆزىگە ھەمدەمدە بولۇشقا كەلگەن ئۇيغۇرلارغا رەھمەت ئېيتقان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق مۇسابىقىدىن ساۋاق ئېلىپ بۇ قېتىم تېخىمۇ ياخشى تەييارلىق بىلەن كەلگەنلىكى ۋە مېدالغا ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئابدۇجېلىل مۇھەممەد رادىيومىزغا بەرگەن زىيارىتىدە تېخىمۇ چوڭ مۇسابىقىلەردە ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى جەۋلان قىلدۇرۇپ شەرقىي تۈركىستاننى دۇنياغا تونۇتۇشنى نىشان قىلغانلىقىنى بىلدۈردى ئابدۇجېلىل مۇھەممەد بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولغاي ئالدى بىلەن سىز ئۆزىڭىزنى بىر تونۇشتۇرۇۋەتكەن بولسىڭىز.
مېنىڭ ئىسمىم ئابدۇجېلىل مۇھەممەد ھازىر ئادېلايد شەھىرىدە ياشاتىمىز ئاۋسترالىيەنىڭ شۇ بىزنىڭ چوڭلار ۋەتەندىن شۇ توقسان توققۇزىنچى يىللىرى چىقىپ مۇشۇ يەرگە كەپتىكەن چۈنكى مەن شۇ بىر يىلدىن كېيىن تۇغۇلۇپ مۇشۇ يەردە چوڭ بولۇپ مۇشۇ يەردە ئۆسۈپ دېگەندەك يىگىرمە ئۈچ ياشقا كىردىم، ئۈچ توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتى. ھازىر شۇ ھەم University of South Australia، UniSA، دا قۇرۇلۇش ساھەسىدە ھەم ئوقۇۋاتىمەن، ھەم ئىشلەۋاتىمەن دېگەندەك.
ئۇنداقتا مۇشۇ يېقىندا قاتناشقان مۇسابىقىڭىز ھەققىدە، قانداق بولۇپ بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىپ قالدىڭىز؟ مۇشۇ ھەقتە بىر دەپ بەرگەن بولسىڭىز. بىز مۇشۇ يەردە ئەمدى چوڭ بولۇپ نېمە قىلغاندا شۇ بالىلارغا قارىساق ھەممىسى توپ ئويناپ چوڭ بولۇپتىكەن. بىزمۇ ئۆزىمىز توپ ئويناپ شۇنىڭدىن كېيىن. ئويلاپ ۋەتەن ئۈچۈن بۇ توپ نېمە قىلىپ بېرىدۇ بىزگە دەپ شۇنىڭدىن كېيىن مۇشتلىشىشنى ئۆگىنەيچۇ ئۇرۇشۇشنى ئۆگىنەيچۇ دەپ سۈرۈشتۈرۈپ بىر شۇ جىمنى تاپقان تېپىپ شۇنىڭدىن كېيىن مەشەدە ئازراق مەشىق قىلىپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ ئاشۇ مەشىقنى باشلىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توپ ئويناۋېتىپ تىزىمنى ئاغرىتىۋېلىپ ئوپېراتسىيە قىلىپ تىزىمنى شۇ بىرەر يىلدەك ھېچنېمە قىلالمىغان شۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرى يەنە شۇ مەشىقنى باشلاپ قايتىدىن مۇشۇ يىلنىڭ بېشى تىرېنېر بىلەن پاراڭلىشىپ شۇ مىشلەڭ مۇسابىقىگە چۈشەي دەۋاتىمەن ھەي چۈشسەم سەنچە قانداق بولىدۇ دەپ نېمە قىلسام چۈشە ياخشى بولىدۇ سەن خېلى مۇشتلىشالايسە دېدى كۆزەم يېتىدۇ دېدى شۇ بوپتۇ دەپ شۇنىڭدىن كېيىن يەتتىنچى ئايدا بىر چۈشۈپ ئۇنىڭدا شۇ نومۇر ئارقىلىق ئۇتتۇرۇپ قويۇپ كېيىن ئاندىن مانا ئىككىنچى مۇسابىقىگە چۈشۈپ شۇنداق قىلىپ قىزىقىپ ئۆزەم كىرگەن.
شۇنداق قىلىپ چېمپىيون بولۇپ كەتتىڭىز دەڭە ھەقىقەتەن ئىككىنچى قېتىمدا. تەجرىبىڭىزنى يەكۈنلىگەن بولۇشىڭىز مۇمكىن بىرىنچى قېتىملىق مۇسابىقىنى سىز نېمىشقا يېڭىلىپ قالدىڭىز ما قېتىمقى يەڭگەندىكى سەۋەبىڭىزنى سىز ما تەرەپتىن تېخىمۇ كۈچلۈك بولغاندىكىن شۇڭلاشقا يەڭدىم دېيەلەمسىزمۇ يادا روھىي جەھەتتىن دوستلىرىڭىزنىڭ قوللىشى بەك ئېشىپ كەتتىمۇ قانداق ما قېتىم نېمىشقا يەڭدىڭىز ئۆتكەن قېتىم نېمىشقا ئۇتتۇرۇپ قويغانتىڭىز شۇ مۇشۇ يەردىكى مېنىڭ شۇ ئاكىلىرىمىز دوست بۇرادەرلىرىمىز ئەمدى قوللاپ قۇۋەتلەپ نېمە قىلغاندىكىن ئەمدى تېخىمۇ ئاشۇ ئۇتۇشقا ئۇنىڭ قەپەسنىڭ ئىچىدە تېخىمۇ ئاشۇ ئۇتتۇرسام بولمايدۇ دەپ ئۆزەمگە ئۆزەم دەپ بولۇپمۇ مېنىڭ بىرىنچى مۇسابىقىگە چۈشكەن ۋاقتىمدا جەمئىي توققۇز مىنۇت چۈشىمىزچۇ ئۇنىڭ ئىچىگە مەن ۋاقتىدا شۇ پۈتۈن مۇسابىقە ئوينىغان شۇ ئۈچ ئايلانما ئوينىغان توققۇز مىنۇت نىڭ ئىچىدە شۇ بىر ئادەم بىلەن شۇ ئۇرۇشۇپ نېمە قىلىشمۇ ئاسان ئەمەسكەن شۇ ئۇ ۋاقتىدىمۇ شۇ بولدى قىلايمىكىن دەپ شۇ كاللام كىرىپ كېيىن ئاندىن قارىسام بالىلار تېشىدا ۋارقىراۋاتقان ئۇرە ئاندا ماندا دەپ شۇنىڭ كېيىن تېخىمۇ شۇ ئېنېرگىيە كىرىپ ئۆزەمگە شۇنىڭ كېيىن بوپتۇ شۇ بالىلار ئۈچۈن شۇ ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن دەپ شۇ چىداپ بەش ئىچىدە نېمە قىلىپ كەتكەن شۇ ۋاقتىدا ئۇ ۋاقتىدا شۇ بىرىنچى قېتىم بولغاندىن كېيىن ئۆزۈم سەل ھودۇقۇش بولدى ئۇنىڭ ئۈستىگە قەپەسنىڭ ئىچىگە كىرگەندە بىلەن ھېلىقى مەشىق قىلغان چوڭ پەرقى باركەنچۇ مەن ئۇنى ئويلىماپتىمەن مەشىقلەر قىلغاندا ئەمدى ئۆزىڭىزنىڭ ئاشۇ ھېلىقى teammate ھېلىقى ئۆزىڭىزنىڭ ئادەملىرى بولغاندىكىن ھېلىقى چىڭ بولمايتتى ئەمدى ئاا بىرىنچى قېتىم چۈشۈپلا ماڭا ئىككى مۇشتنى ئاشۇ تەگكەندىن كېيىنلا مەن ھېلىقى سەل ھودۇقۇپ شۇ نېمە قىلىپ قاپتىمەن ئەمدى ماۋۇ ئىككىنچى قېتىمدا شۇنىڭدىن كېيىن ئازراق تەجرىبە بولغاندىن كېيىن ئەمدى ئۆزىممۇ ئانچە ھودۇقماي نېمە قىلغاندىكىن يەڭدىم دەپ ئويلايمەن ئەمدى لېكىن دوپپىڭىزنى ئاشۇ كىيىشنى ئۇنتۇپ قالمىدىڭىز بايرىقىڭىزنى مايكىڭىزنى كىيىشنى ئۇنتۇپ قالمىدىڭىز ئاشۇ ۋاقىتلارنى بىر تەسۋىرلەپ بەرگەن بولسىڭىز بۇرۇن چۈشكەنلەرمۇ بار مۇشۇ باشقا شەھەرلەردىن ئاڭلىغان مەن مۇشۇنداق چۈشكەن شۇ بالىلار بار ئاندا ماندا دەپ لېكىن ئۇلار ھېلىقى يا بايراق كۆتۈرەپ چىقمىغان يا ئۆزىنى ئۇيغۇر دەپ نېمە قىلمىغاندا ئەمدى مانا بىرىنچى قېتىم ئۇيغۇر تۈركىستاننىڭ بايرىقىنى كۆتۈرەپ چىققاندىكىن ئەمدى شۇ باشقىچىدە ئەمدى مۇشۇ ئاتانىڭ تەربىيەسىدە ئەمدى شۇ ئۆزىڭىز دېگەندەك ئەمدى ئۇيغۇرچىمىزمۇ مۇشۇنچىلىك مانا شۇ ۋەتەن سۆيگۈ بىلەن چوڭ بولغان بالىلاردا بىز ئەمدى ئەمدى مېنىڭ نىيىتىم ئەمدى ما ھېلىقى خەبىپ بارغۇ يۇ ئېف سىلاردا ئۇرۇشتى ئەمدى شۇنىڭ ئاشۇ مۇسابىقىلىرىنى كۆرۈپ ئەمدى شۇ ھازىر ھېلىقى داغىستان ھېچكىم بىلمەيتتىدە بۇرۇن ھازىر مۇشۇنىڭ نېمىسىدىن مۇشۇ چۈشۈپ ئەمدى داڭلىق بولۇپ ھەممىسى ئەمدى داغىستاننى ھېلىقى تونۇلۇپ كەتتىدە مەنمۇ مۇشۇدا چۈشۈپ شەرقىي تۈركىستاننى بىر تونۇتاي باشقىلارغا نەمۇنە دەپ شۇ نىيەت بىلەن ئەمدى قىلىۋاتقان ئىش ئىنشاللا تېخىمۇ چوڭ ئاشۇ سەھنىلەردە بايراقلارنى دوپپىلارنى كىيىپ چىقىش نىيىتىم بار خۇدايىم بۇيرسا. ئۇنداقتا ئابدۇجېلىل مۇشۇ يەنە مۇشۇ ئاتا ئانىڭىزنىڭ تەربىيەسى ھەققىدە توختىلىپ قالدۇققۇ مۇشۇنداق چوڭ بولۇشىڭىزدىكى مۇشۇ تەربىيە يەنە قانداق قىلغاندا مۇشۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر بالىلارنى ھەم ۋەتەننى سۆيىدىغان چۇ ھەم ئۇيغۇرچىنى ياخشى سۆزلىيەلەيدىغان ئۇيغۇردەك قىلىپ قانداق قىلىپ تەربىيەلىگىلى بولىدىكەن سىزنىڭكى ئاتا ئانىڭىزنىڭ كۆرگەن تەربىيەلىرىڭىزنى دەپ بەرگەن بولسىڭىز.
بىز كىچىك ۋاقتىمىزدىن تارتىپ بىرىنچىدىن شۇ ئاتا ئانىمىز شۇ ئۇيغۇر مەكتەپلەرگە ئاپىرىپ ھەر شەنبە كۈنى بولىدىغان ئۇيغۇر مەكتەپ شۇ كىچىك ۋاقتىمىزدىن تارتىپ شۇ يەرلەرگە ئاپىرىپ ئۆيلەردە شۇ English پاراڭلاشساق ئۇيغۇرچە گەپ قىلىڭلار دەپ ئۇنىڭدىن سىرت بىكار ئولتۇرساق دادام ئاپىرىپ مەسچىتلەرگە ئاپىرىپ شۇنداق قىلىپ ئەمدى چوڭ بولۇپ كېلىۋاتىمىز كىچىك ۋاقىتلىرىمىزدا ئەمدى ۋەتەن بىلەن ئالاقە بار شۇ بوۋاملار بىلەن پاراڭلىشىپ، بوۋام ئازراق ئاشۇ دەپ بېرەتتى، ۋەزىيەتلەرنى ئاندا مۇندا بوۋاتىدۇ دەپ. ئەمدى ئۆزۈممۇ ئاندىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى ۋەتەنگە بارغانچۇ مەن، ئاپام، ئاكام ئۈچىمىز چوڭلارنى بىر يوقلاپ كېلەيلى دەپ شۇ ئۈچىمىز بارغان. ئۇ مېنىڭ بىرىنچى قېتىمدە ئون ئالتە ياش ۋاقتىمدا. شۇ ۋەتەنگە بېرىپ شۇ بىز كەلگەندىكىنلا شۇ كامپلار ئېچىلىپ كەتتى، ئۇ بۇ ئىشلار كەتتى. ۋەتەننىڭ بارلىقىنى بىلىمىزدە. ئۇنداقتا ئابدۇجېلىل ماجىك ئۇيغۇر بالىلار ئۈچۈن ئۆرنەك مىسال بولۇپ بەردىڭىزدە. مۇشۇنداق سىزگە ئوخشاش بوكسىڭغا مۇشتلىشىشقا قىزىقىۋاتقان بالىلار بولسا ياشلارغا بېرىدىغان قانداق تەۋسىيەلىرىڭىز بار؟ قىلىڭلار. ئەمدى بىز ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىمىزدە ئەمدى مۇشۇ ئىشنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك، بىلىشىمىز كېرەكتە. مەنمۇ كاللامدا شۇ بولغانلىقى ئۈچۈن باشلىغان. باشلىغاندىمۇ بالىلارغا مۇشۇ يەردە دوست-بۇرادەر بالىلارغا دەيتتىم. ئۇلارمۇ ئەمدى قىزىقمىغانىكەن نېمە قىلماي. ھازىر ئەمدى مەن چۈشكەندىن كېيىن ئون بالىدەك خېلى باشلىدى دە بۇ مەشىقنىمۇ. بىزمۇ قىلساق بولىدىكەن دە دەپ. شۇ ئەمدى قىلىش كېرەك مەنچە. ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى، ياشلارنىڭ ھەممىسى. ئۇيغۇر بولۇپ تۇغۇلغاندىن كېيىن ئەمدى مەنچە شۇ ئۇيغۇرغا لايىق ئەمدى بىر ئىشلارنى قىلىشىمىز كېرەكتە. ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن دە. بولۇپمۇ شۇ ۋەتەن ئۇنداق ۋەزىيەتتە بولغاندىكىن.
قازاقىستاندىكى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى، تۈركىيەدىكى، مىسال ئامېرىكىدىكى مۇشۇنداق سىزدىن پەخىرلەنگەن خەلق بار. چۈنكى ئارقىڭىزدا پەقەت قىرىق نەچچە دوستلىرىڭىزلا ئەمەس، مۇشۇ خەلققە دەيدىغان قانداق گەپ سۆزلىرىڭىز بار. رەھمەت ھەممىڭلار قوللىغىنىڭلار ئۈچۈن. بۇنىڭدىن كېيىن ئىنشاللا تېخىمۇ ئاشۇنداق جىق سەھنىلەرگە چىقىپ، چىققان ۋاقتىمدا يەنە شۇ سىلەرنىڭ ئاشۇ مېنىڭ ئارقامدا بولىدىغانلىقىڭلارنى بىلىمەن. ھەممىمىز شۇ بىر ئۇيغۇر، شۇ ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن ئاشۇ بىر ئىش بولسۇن دەپ.

يېقىندا ب د ت دا قىلغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى سۆزلىرىنى تەنقىدلىگەن. دوغان بەكىننىڭ ئېيتىشىچە، ئەردوغاننىڭ ب د ت دا خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىمىزنى دائىم تەكىتلەپ كېلىۋاتىمىز دېيىشى خىتاينىڭ مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى بېسىۋالغان شەرقىي تۈركىستاننى خىتاينىڭ زېمىنى دەپ ئېتىراپ قىلغانلىقى ئىكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.

ئۇ مۇخبىرلارغا بەرگەن باياناتىدا مۇنداق دېگەن. چاڭجيەندىن مىسىر مەسچىتلىرى. ھىندىستانى شىنھاف جۇمھۇرىيىتى مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇز يىلىنىڭ قىممەتلىك مۇخبىرلار! بۈگۈن يېڭىدىن رېفاھ پارتىيەسى پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن پارتىيىمىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى توغرىسىدىكى كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. بۇ بىزنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقان خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىگە بولغان كۆز قارىشىمىزدۇر. ھەممىگە مەلۇم بولغىنىدەك، كوممۇنىست خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىشقا باشلىغان بېسىم سىياسىتى پەيدىن پەي كۈچىيىپ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغا كەلگەندە سىستېمىلىق ھالدا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش سىياسىتىگە ئايلاندى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىش قانۇنىنى ماقۇللاپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە قازاقلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەرنى تېررورچى دەپ تۇتقۇن قىلىشقا باشلىدى.

يەنە كېلىپ بۇ بايانات تولىمۇ ئەپسۇس كوممۇنىست خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى بېسىۋالغان شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنى خىتاينىڭ زېمىنى دەپ ئېتىراپ قىلغانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ. بۇنداق نۇتۇقلاردا سۆز ئىبارىلەرگە دىققەت قىلمىساق خاتا چۈشىنىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ئەلۋەتتە. پارلامېنت ئەزاسى دوغان بېكىن ئەپەندى پرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ

كۈچلۈك تارىخىي ۋە ئىنسانىي باغلارىمىزغا ھۆرمەتلىك پرېزىدېنتىمىز رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ باياناتىنىڭ ئاخىرىدىكى تارىخىي ۋە ئىنسانىي جەھەتتىن كۈچلۈك مۇناسىۋىتىمىز بولغان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ھەق-ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداش توغرىسىدىكى سەزگۈرلۈكىمىزنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى داۋاملاشتۇرىمىز، دېگەن سۆزلىرىمۇ ئۇنىڭ يۇقىرىدا تەكىتلەپ ئۆتكەن خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى توغرىسىدىكى سۆزىگە زىتتۇر. ئەردوغان تەكىتلىگەن ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئەركىنلىكىنى قوغداش دېگەن سۆز ئەمەلىيەتتە شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى تەكىتلىگەنلىكتۇر. مەلۇم بولغىنىدەك، بۇرۇن مۇستەقىل دۆلەتكە ئىگە بولغان شەرقىي تۈركىستان خەلقى بۈگۈن خىتاينىڭ بېسىمى ئاستىدا تۇرماقتا. ئۇيغۇرلار يوق بولۇش خەۋپىگە دۇچار بولماقتا. بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي كەمسىتىشىگە ئۇچرىماسلىقى، زۇلۇمدىن قۇتۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بىز بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر دائىم ھەر جايدا شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئاۋازى بولۇشنى داۋام قىلىمىز. ئىيى پارتىيەسىنىڭ سابىق پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا ئۇچۇر ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ مۇنداق يازغان، ھازىر تۈركىيە پارلامېنتىدا ئون تۆت پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بار. بۇلارنىڭ كۆپى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلمەيدۇ. بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان پارتىيە ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سانى كۆپەيسە ۋە بۇ مەسىلىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويۇپ تۇرسا، ئاندىن ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىگە تەسىر كۆرسەتكىلى بولىدۇ. بۇ جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، يېڭىدىن رېفاھ پارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى توغرىسىدا مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەنلىكىنىڭ ئەھمىيىتى زور. ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان مەزكۇر پارتىيەنىڭ سىياسىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ سابىق رەئىسى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى ھازىر ھۆكۈمەتنى قوللاۋاتقان يېڭىدىن رەفاھ پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسىنىڭ بۇنداق بىر بايانات بېرىشىنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتەلەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
بۇ پارتىيىنىڭكى، ھۆكۈمەتنىڭكى ئەكسىچە، بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بۇنداق كۈنتەرتىپكە ئەكېلىپ خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان بىر زېمىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىشى ھۆكۈمەتكە بېرىلگەن ناھايىتى مۇھىم بىر سىگنال. بۇنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ ئىلگىرىدىكى كۈنلەردە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدىكى سىياسىتىگە بىر مۇسبەت بىر تەسىر قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. يېڭىدىن رېفاھ پارتىيەسى

ئىگىلىنىشىچە، مەزكۇر يىغىندا خىتاينىڭ ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلارنى رەھبەرلىك كوللېكتىپىغا ئېلىپ كىرىش، ئۇلارنى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە ئورۇنلىرىغا، بولۇپمۇ يېزا كەنتلەرگە بىرىنچى سېكرېتار قىلىپ ئەۋەتىش، شۇ ئارقىلىق پارتىيەنىڭ ھەممىگە يېتەكچىلىك قىلىشىنى تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇش توغرىلىق يوليورۇق بېرىلگەن. خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان چەت ئەلدىكى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە جىددىي ئىنكاسلارنى قايتۇردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن. خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ جەنۇبىي ئافرىقىدىن قايتىش سەپىرىدە ئۈرۈمچىدە توختاپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە بىڭتۈەن دائىرىلىرىدىن ئۆزىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيىسىنى داۋاملىق تۈردە قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان.

ئىختىساس ئىگىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش فوندىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، مۇنەۋۋەر كادىرلارنى رەھبەرلىك كوللېكتىپىغا ئېلىپ كىرىش، ھەرقايسى يېزا، كەنتلەرگە مۇنەۋۋەر كادىرلارنى بىرىنچى سېكرېتار قىلىپ ئەۋەتىش، شۇ ئارقىلىق پارتىيەنىڭ ھەممىگە يېتەكچىلىك قىلىشىنى تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇش توغرىلىق ئالاھىدە توختىلىپ ئۆتكەن. كانادادا ياشايدىغان دېموكراتىك خىتاي فرونتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مانجۇرىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەرىكىتىنىڭ مەسلىھەتچىسى ۋە سىياسىي پائالىيەتچى شېڭ شۆ خانىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلارنى رەھبەرلىك كوللېكتىۋىغا ئېلىپ كىرىش ھەرقايسى يېزا كەنتلەرگە مۇنەۋۋەر كادىرلارنى بىرىنچى سېكرېتار قىلىپ ئەۋەتىشتەك

بىز كۆپ يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان ھاكىمىيەت ئەندىزىسىنىڭ خۇددى بىر ئېلېكتىرلىق سىم تورىغا ئوخشايدىغانلىقىنى بۇ تورنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر كىچىك ھالقىلارنىڭ قاتتىق كونترول قىلىنىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇۋاتىمىز شۇڭا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇ يەردە دەۋاتقان ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلىرى ئەمەلىيەتتە مېڭىسى يۇيۇلغان ۋە كونترول قىلىنغان باشقىلارنى بويسۇندۇرۇشنىلا ئىستەيدىغان شۇنداقلا كومپارتىيە ئۈچۈن جان جەھلى بىلەن خىزمەت قىلىدىغان بىر توپ زالىم قوراللاردۇر خالاس

شى جىنپىڭ خەلقئارا جەمئىيەتتە ئاتالمىش ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق گەۋدىسىنى يارىتىش ۋە يەر شارىلىشىشنى ئىزچىل تەشۋىق قىلىپ كەلدى بۇنىڭغا ئون يىل بولدى بۇ يەردە شى جىنپىڭ يالغۇز خىتاي ئۈچۈن جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنىلام ئەمەس بەلكى پۈتكۈل دۇنيا پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە يول كۆرسىتىپ بېرىشنى نىشان قىلىۋاتىدۇ بىزگە شۇ نەرسە ناھايىتى ئايانكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھەر قانداق بىر يەردە ئاۋام خەلقنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ئەركىنلىكى دېموكراتىيىسى ۋە قەدىر قىممىتى كاپالەتكە ئىگە ئەمەستۇر شۇڭا شى جىنپىڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقى، يەنى ئۇنىڭ پۈتكۈل دۇنياغا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بېرىشتەك ئارزۇسى ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتكە، كىشىلىك ھوقۇققا، ئەركىنلىككە ۋە دېموكراتىيەگە قارشى ئۇرۇنۇشتۇر. شۇڭىمۇ ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان قاتتىق قول ئىدارە قىلىش لايىھەسى بۇنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چېكىدىن ئاشقان مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقنىڭ بىر ئەندىزىسى ھېسابلىنىدۇ. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرىدىكى ئۈرۈمچى زىيارىتىدە چىگىش ۋە مۇرەككەپ ۋەزىيەتتىكى شىنجاڭ خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، غەلىبىسېرى ئالغا ئىلگىرىلەشنى تەلەپ قىلغان. ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ما شىڭرۇي بۇ قېتىملىق يىغىندا تىلغا ئالغان ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلارنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىگە سادىق، ئۇلارنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىدىغان خىتاي ئىشغالىيەتچى ھاكىمىيىتىنىڭ سىزغان سىزىقىدىن چىقمايدىغان ئىتائەتمەن كادىرلارنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى شەرھلەپ ئۆتتى.
بۇ يەردىكى خىتاينىڭ كونتروللۇقىنى كۈچەيتىش، نازارىتىنى كۈچەيتىش، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش بولسا ئاخىرقى نۇقتىدىن بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش شۇ سىياسىتىنى قەتئىي ئىجرا قىلىش يەنە مانا دېگەن ۋاقتىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى داۋاملاشتۇرۇش ئۇنى ئاشۇ يېزا سەھرالارغىچە ئىزچىل ئىجرا قىلىشنىڭ بىر ئىشارەت دېسەك بولىدۇ دېمەك بۇ يەردە خىتاي ھېچقاچان بۇ قىرغىنچىلىقتىن ۋاز كەچكەنلىكى يوق ۋە بۇنى داۋاملىق ئىجرا قىلماقچى.
ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىي تەشۋىقات ۋە ئەمەلىي ئىجرائاتلىرىنىڭ بارغانسېرى جىددىيلىشىۋاتقانلىقىنىڭ ئەمەلىيەتتە رايوندىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاينىڭ شۇنچە قەبىھ سىياسىي بېسىم قىرغىنچىلىقى ئىچىدىمۇ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىدىن ۋاز كەچمەي كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى بۇ سىياسىتىنىڭكى مەلۇم دەرىجىدە ئۇيغۇرلارنىڭكى قارشىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىلسە، يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭكى خەلقئارانىڭ بېسىمى، خەلقئارانىڭ قارشىلىقىغا قارىماي ۋەھشىيلەرچە بۇ سىياسەتنى داۋاملاشتۇرىمىز دېگەن بىر ۋەھشىي نىيىتىنىڭ ھېچقاچان بۇ نىيىتىدىن ۋاز كەچمىگەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. ئەمما بۇ يەردە يەنە بىر ئادەمنى بىزنى ئۈمىدلەندۈرىدىغىنى، بولۇپمۇ سىرتقى دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنى بۇنداق سىياسەتلىرىنى قايتا قايتا تەكىتلەش بىزگە بىر ئۈمىدنى كۆرسىتىدۇ. دېمەك، ئۇ يەردىكى خەلقىمىز تېخى پۈتۈنلەي ۋاز كەچكىنى يوق. خىتايغا بولغان نارازىلىقى، خىتايغا بولغان قارشىلىقىنى ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت، ئۆزىنىڭكى تىل، ئەدەبىيات، شۇلارنى ساقلاپ قېلىش، ئۆيدە بولسىمۇ ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن تېخىمۇ ئىنچىكىلەپ ھۇجرا ئۆيلىرىمىزگە كىرگەن بولسىمۇ، ئەمما ئىنسان ئۆزىنىڭ ئويىنى يوشۇرالايدۇ. بىر ئۇسۇللار بىلەن قارشىلىق بىلدۈرۈش، ھەر قانداق ۋاقتىدا مەيلى ئاستا ئىجرا قىلىش خىتاينىڭ بۇيرۇغىنى، شۇمۇ بىر خىل قارشىلىق، ياكى يوچۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى گەۋدىلەندۈرۈش، بۇمۇ قارشىلىق. شۇنىڭ ئۈچۈن دېمەك بۇ يەردە خىتاي يەنىلا بىر خىل ئەندىشىدە ھەم بىزگە خەلقىمىزنىڭ تېخى ۋاز كەچمىگەنلىكىنى بۇ بولسا بىزگە بىر ئىلھام بولۇپ خەلقئارادا داۋاملاشتۇرۇش بۇ كۆرەشنى ۋە ئۈمىدۋارلىق بىلەن كەلگۈسىگە قاراپ خىتاينى يېڭەلەيدىغىنىمىزگە خەلقىمىزنىڭ بۇ زۇلۇمدىن ھامان قۇتۇلىدىغىنىغا ئىشەنچىمىز كامىل بولۇشى لازىم تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاتالمىش گۈزەل شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىشتا شى جىنپىڭنىڭ يوليورۇقلىرى قۇدرەتلىك، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە كۆرسەتمە دېيىلگەن. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان مۇتەخەسسىس ھېنرى شاجېۋىسكىي ئەپەندى خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا مۇقىملىقنى كۈچەيتىش بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى پاراللېل شەكىلدە ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

بۇ يەردە كۆرسىتىلىۋاتقان ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلار خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئىدېئولوگىيەسىگە سادىق كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ. مېنىڭچە، خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، پارتىيەنىڭ رايوندىكى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان مۇقىملىق سىياسىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئىجرا قىلىشتا بۇ خىلدىكى پارتىيەگە سادىق كەنت كادىرلىرىنىڭ رولى ئىنتايىن زور. شۇڭا بۇ كادىرلار خىتاينىڭ ئاتالمىش گۈزەل شىنجاڭ ھېكايىلىرىنى داۋاملىق يېزىش ۋە تەشۋىق قىلىش، شۇنداقلا يېزا، كەنتتىن ئىبارەت ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاساسىي قاتلام ھاكىمىيەتلىرىنى مۇستەھكەملىشى ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن دەپ قارايمەن. ئەمما بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى داۋاملىق كۈچەيتىۋاتقانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇر. ۋاھالەنكى، ئۇيغۇر رايونى ھەقىقەتەن خىتاينىڭ تەشۋىقاتلىرىدا ئېيتىلغىنىدەك باياشات، گۈللەنگەن ۋە بىخەتەر جايمۇ؟ ئەمەلىيەتتە بىز بۇ رايوندا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋاملىق يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز.
تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سىياسىي ئانالىزچى ۋە تارىخ پەنلىرى دوكتورى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاينىڭ تاشقى كۈچلەرگە قارشى تۇرۇش ۋە پۈتۈن دۇنياغا ھاكىم بولۇش چۈشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىبارەت بۇ زۇلۇم سىياسىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى شەرقىي تۈركىستاندا بۇ زۇلۇم سىياسەتنى ئېلىپ باردى شى جىن پىڭ ھاكىمىيىتى ۋە بۇ زۇلۇم سىياسىتىنىڭكى ئېنىقلاش ئىسمى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلەش ۋە شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتنى ئېلىپ بېرىش دەپ بۇنداق ئېنىقلانغان بولدى شۇنىڭغا بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ ئۆزىدىن باشقا مىللەتلەرنى ھەم ئىشغال قىلىپ ھەم مۇستەملىكە قىلىپ ھەم سۈمۈرۈپ ھەم ئېزىپ ھەمدە ئۇنىڭكى كىملىكىنى يوقىتىپ دېگەندەك مۇشۇنداق باشقا دەۋلەتلەرگە ئوخشىمايدىغان بىر سىياسەتنى ئېلىپ بارغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خەلقئارا جەمئىيەتتىن يوشۇرۇش ئۈچۈن ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىلىرىنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ مۇقىم، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ بەختىيار ۋە باي باياشات ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىشكە ئۇرۇنماقتا. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئاتالمىش مۇنەۋۋەر كادىرلارنى ئۇيغۇر رايونىغا يۆتكەش، يېزا كەنتلەرگە بىرىنچى قول سېكرېتار قىلىپ ئەۋەتىشى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ مۇقىملىقىغا بولغان ئەندىشىسىنىڭ كۈنسايىن كۈچىيىۋاتقانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى ئىكەن.
پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدىكى بۇ سەھىپىمىزدە پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى بىلەن بولغان مەن شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ داۋامىنى ئاڭلايسىلەر

بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ دۆلىتى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقى خاتىرە كۈنى شۇنىڭدەك ئونىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى خىتاي كوممۇنىست قوشۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئېلىنى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك ھەربىي يۈرۈشنى باشلىغان كۈنى دېمەك ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىردىن باشلاپ تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلنىڭ باھار ئايلىرىغىچە بىر يۈز توقسان مىڭدىن ئارتۇق خىتاي قوشۇنلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەممە جايلىرىنى ئىگەللىدى ئاۋسترالىيىدە ياشايدىغان سەكسەن يەتتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ ئەنە شۇ ئىشغالىيەتكە شاھىت بولغان كەچۈرمىشلىرىنى بايان قىلدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئاكا، ئەمدى سىز بۇرۇنقى ئۆزىڭىزنىڭ سۆزلەپ بەرگەن ھايات كەچمىشلىرىڭىزدە، سىز ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى ئۈرۈمچىگە كىرگەن كۈنى ئۆزىڭىزنىڭ شۇلارنى كۆرگەنلىكىڭىزنى، ھەتتا قارشى ئېلىشقا چىققانلار قاتارىدا بولغانلىقىڭىزنى، شۇ ۋەقەلەرگە شاھىت بولغانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەنىدىڭىز. سىز نېمىلەرنى كۆردىڭىز ئۈرۈمچىدە؟ شۇ ھەقتە بىر سۆزلەپ بەرسىڭىز. قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى گومىنداڭنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭدىكى گېنېرالى تاۋ سىيۆنىڭ تەسلىم بولۇشى ھەم شۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ ئۆلكىلىك قورچاق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى بۇرھان شەھىدىنىڭ كوممۇنىست خىتاي بېيجىڭ ھۆكۈمىتىگە ئۆزىنىڭ تەسلىم بولغانلىقىنى ئۇقتۇرغاندىن كېيىن خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى ئاتالمىش جيفاڭجۈن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىۋاسىتە ماددىي مەنىۋى ياردەملىرى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر جيفاڭجۈننىڭ ھەربىي ماشىنىلىرى برونېۋىكلىرى ئۈرۈمچىگە كىرىشكە باشلىدى شۇ ئۈرۈمچىگە كىرىشتىن بۇرۇن مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىنگە ئوقۇشقا كىرگەن ۋاقىتلىرىم ئىدى. بۇ ۋاقىتلاردا مېنىڭ يېشىم ئون ئۈچ ياشلار ئەتراپىدا بولۇپ، جەمئىيەتتە بولۇۋاتقان بەزى ئىشلارنى ئاز تولا چۈشىنەتتىم. ئۇنداقتا سىلەرنىڭ شۇ دارىلمۇئەللىمىننى ئۇلانبايغا خىتاي ئارمىيىسىنى قارشى ئېلىشقا ئېلىپ چىققاندا سىلەر نېمىلەرنى كۆردىڭلار؟ شۇ ئۇلانبايدا كۆرگىنىڭلار نېمە؟ ئېسىمدە باركەن، مەن شۇ دارىلمۇئەللىمىنگە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۈچى كىرىپ، نەق بىر ئايدىن ئۆتكەندىن كېيىن دارىلمۇئەللىمىندە تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن بىر يىغىلىش بولدى يىغىلىشتا جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيىسى جيفاڭجۈننىڭ ئۈرۈمچىگە كىرىدىغانلىقى شۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئۇلانبايغا چىقىدىغانلىقىمىز ھەققىدە مەكتىپىمىزنىڭ تەرتىپ مۇدىرى ئەزىزوف دېگەن كىشى ئۇقتۇرۇش قىلدى شۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىندىكى بارلىق ساۋاقداشلىرىمىز، ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىرلىشىپ شۇ ئۇلانبايدا جيفاڭجۈننى كۈتۈۋالغىنىم ئېسىمدە. ئەمدى بۇ ۋاقىتلاردا جەمئىيەتتىكى ئەھۋاللار ئوخشاشلا شۇ بۇرۇنقى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇيرۇقى ئاساسىدا يۈرگۈزۈلۈپ تۇرۇلاتتى. بىز ئاشۇ ئۇلانبايغا چىققان چاغدىمۇ شۇ ئاتالمىش ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقى، مائارىپ نازارىتىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۇلانبايغا چىققىنىمىز ئېسىمدە. بىز ئۇلانبايدا برونېۋىكلارغا ئولتۇرۇپ، برونېۋىكلارنىڭكى ئۈستىدە تۇرۇپ ئاغزىلىرىدا ماسكا، يېشىل ماش رەڭ كىيىم كىيگەن، خىتاي ئاتالمىش خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىنى كۆرگەن. ئەمدى بۇ قارشى ئېلىش مەسىلىسىگە كەلگەن چاغدا ھۆكۈمەتنىڭ بىر تۇتاش بۇيرۇقى بولۇپ، ئۇنىڭغا چوقۇم چىقىش كېرەك ئىدى.
خىتاي كاميۇنىست قوشۇنلىرى شۇ ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى بىر قېتىمدىلا كىردىمۇ، يەنە داۋاملىق كىردىمۇ؟ يەنە نېمە ئىشلار بولدى؟
ئۈرۈمچىگە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر كۈنى جيفاڭجۈننىڭ ھەربىي ماشىنىلىرى كىرگەن بولسا، كېچىلىرى پىيادە ئەسكەرلەر كىردى. شۇنداق قىلىپ، يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئۈرۈمچىگە ئاتالمىش جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيەسى كىرىپ بولغاندىن كېيىن، يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ خەلق مەيدانىدا شىنجاڭنىڭ تىنچلىق بىلەن ئازاد بولغانلىقى ھەققىدە يىغىلىش بولغان. شۇ يىغىلىشقا ئۈرۈمچىدىكى

ئانداقتا ئەينى ۋاقتىدا ئۆزىنى خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى دەپ ئاتىغان بۇ خىتاي ئەسكەرلىرىنى قارشى ئالغىلى چىققانلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرلارمۇ ياكى شۇ ۋاقتىدا ئۈرۈمچىدە خىتاي ۋە باشقا مىللەتلەرمۇ ياشايدۇ؟ باشقىلارمۇ بارمۇ؟ بۇ ئۇلانبايغا ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەنى قارشى ئېلىشقا ئۇيغۇرلار، خىتايلار بار ئىدى. خىتايلار ئىنتايىن خۇشال ئىدى. قوللىرىدا گۈل كۆتەرگەن جيېفاڭجۈن ۋەنسۈي دېسە جيېفاڭجۈن ۋەنسۈي دەپ ۋارقىراپ، شۇ ۋاقتىدا ئۇلانبايدا سەپتە تۇرۇپ خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىنى
كۈتۈۋالغانىدۇق. سىلەر شۇ ۋاقتىدا بۇ ئازادلىق ئارمىيە، يەنى جيېفاڭجۈن دېگەنلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلگەنمىدىڭلار؟ شۇنى چۈشىنەمتىڭلار؟
ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى تۈزۈك چۈشەنمەيتتى. نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە كەلگەنلىكىنىمۇ تۈزۈك چۈشەنمەيتتى. بۇ ئارمىيە ھەققىدىمۇ، ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەسى ھەققىدىمۇ تولۇققىنە بىر چۈشەنچە يوق ئىدى. شۇڭلاشقا بىزنىڭ مەكتەپتىن چىققان ئۈچىنچى ئوتتۇرىنىڭ يۇقىرى سىنىپنىڭ بالىلىرى بىز نېمىشقا بۇ ئۇلانبايغا چىقتۇق، بىزنىڭ ئارمىيەمىز ئەسلىدە شىمالدىن ماناس دەرياسى بويىدىن كېلىدىغان ئارمىيە تۇرسا نېمىشقا بۇ يەرگە چىقتۇق دەپ شۇ ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا ناھايتى چوڭ غۇلغۇلىلار پەيدا بولغان. ئۇيغۇرلاردا بىر گەپ، ئۇيغۇرلارنىڭ چۈشەنچىسىدە بۇرۇندىن تارتىپ غۇلجىدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي قوشۇنلىرى ماناسقا كەپ بولغانلىقى ئۈچۈن، ماناس ئەتراپىدا تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇلارنى قارشى ئېلىشقا چىقتۇق، دەپ قارىغانلارمۇ بولغان.
دېمەك، بۇ سۆزىڭىزدىن قارىغاندا، ئەينى ۋاقتىدا سىلەر ئىلى تەرەپتىن كېلىدىغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسىنى قارشى ئالىمىز، دەپ چىققانكەنسىلەر. ئەمەلىيەتتە قارشى ئالغىنىڭلار ئوخشاشلا خىتاي ئارمىيەسى بولغان.
ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا نېمە ئۈچۈن بىز جەنۇبقا چىقتۇق؟ بۇ نېمە ئۈچۈن بىز شىمال تەرەپكە چىقماي، ماناستىن كېلىدىغان مىللىي قوشۇنلىرىمىزنى كۈتۈۋالمىدۇق؟ يەنە كەلگەنلەر خىتاي بولدى؟ نېمىشقا بۇ خىتايلار يەنە بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە خوجايىن بولۇپ كىرىدۇ؟ دەپ شۇ چاغدا ھەر خىل غۇلغۇلا گەپ سۆزلەر بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدە بىر نارازىلىق كەيپىياتلىرىمۇ بولغان ئىدى.
ئەمدى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئەمدى سىز بىر دارىلمۇئەللىمىن ئوقۇغۇچى ئوقۇغۇچىسى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن كىشىلەرنىڭ كاللىسىدىكى سىياسىي پىكىرلەر جەمئىيەتتىكى سىياسىي كۆز قاراشلار ۋە باشقىلاردىنمۇ خەۋەردار بولۇشىڭىز تەبىئىي شۇ ۋاقتىدا

مەيلى گومىنداڭ بولسۇن، گوڭسەنداڭ بولسۇن، بۇلار ھەممىسى ئۇيغۇرلارغا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە نىسبەتەن ھېچقانداق پايدىسى يوق بۇ ئارمىيەنىڭ، دەپ شۇ چاغدا ھەر خىل غۇلغۇلا بىلەن ھەر خىل سۆزلەر تارالغانىدى. بۇ قارا خىتايلاردىن ھەرگىز ئۇيغۇرلارغا ياخشىلىق ياخشىلىق يوق. قارا خىتايلار بولسۇن، قىزىل خىتايلار بولسۇن بەرىبىر خىتاي. بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلدى، بېسىۋالدى. ئەسلى بىز ئەركىن ئازادە بولۇشىمىز، مۇستەقىل بولۇشىمىز كېرەك كېرەك ئىدى دەيدىغان ئاددىي چۈشەنچە ئادەتتىكى كىشىلەردىمۇ بار ئىدى.
ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ياخشى بىلىسىز، خىتاي ئۆزىنىڭ بارلىق تەشۋىقاتلىرىدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۇ خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنى داقا-دۇمباقلارنى چېلىپ، ئۇسسۇللارنى ئويناپ، ھەممە يەردە ناھايىتى قاينام-تاشقىنلىق بىلەن قارشى ئالغانلىقىنى تەسۋىرلىگەن تەشۋىقاتلارنى قانات يايدۇرۇۋەتكەن. سىز ئەمدى شۇ ۋاقتىدىكى ھەممىنى كۆرگەن، بىلگەن بىر شەخس بولۇشىڭىز بىلەن ئەنە شۇنداق بىر مەنزىرە بولغانمۇ؟ ئەمدى ئۇ ۋاقتىدىكى ئەھۋالدا ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەنى كۈتۈۋېلىشتا ھەممە يەردە داقا-دۇمباق چېلىپ ئۇسسۇل ئويناپ قارشى ئالغان ئىشمۇ يوقتى. كېيىنكى ۋاقىتتا خىتاي كوممۇنىستلىرى شەرقىي تۈركىستاننى ئىگەللەپ ئالغاندىن كېيىن ئۆزلىرىچە يېڭىچە بىر تارىخ يېزىپ، ئۇيغۇرلارنى جيېفاڭجۈننى ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن، سەمىمىيلىك بىلەن كۈتۈۋالغانلىقىنى كۆپ تەشۋىق قىلدى. خەلقنىڭ ئىچىدە گوياكى خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنى خەلقنىڭ ئارمىيەسى، ۋەتەننىڭ ئارمىيەسى، خەلقنىڭ بەخت ياراتقۇچىسى دېگەن تەشۋىقاتلارنى ئېلىپ باردى.
سىزنىڭ بىلىشىڭىزچە، شۇ ۋاقتىدا خىتاي كوممۇنىست ئارمىيەسى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىگەللىگەندىن كېيىن، دەسلەپكى ۋاقىتلاردا بۇ ئۇيغۇر خەلقىگە نىسبەتەن قانداق مۇئامىلىلەردە بولدى؟ يەنى ئۆزىنى قانداق كۆرسەتتى ئۇلار؟ ئۇلار دەسلەپكى كىرگەن ۋاقىتلاردا ئۆزلىرىنىڭ تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىپ، گوياكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى گومىنداڭنىڭ زۇلمىدىن قۇتۇزىمىز. شەرقىي تۈركىستانغا كىرگەندىن كېيىن ئاتالمىش شىنجاڭغا كىرگەندىن كېيىن ئۈچ يىلدىن كېيىن گومىنداڭنىڭ قالدۇقلىرىنى يوقىتىپ قايتىپ كېتىمىز دېگەن ۋەدىلەرنى بەرگەن كوممۇنىست جاللاتلىرىنىڭكى گېنېرالى ۋاڭ جىن تاكتىكىنى ئۆزگەرتىپ، قوي تېرىسىنى يېپىنىپ كىرگەن بۆرىلەر بولدى. ئۇلار ئۈرۈمچىگە كىرگەندىن كېيىن، شۇ قىش ۋاقىتلاردا كوچىلاردىكى قارلارنى تازىلاپ، بوۋاي، مومايلارنىڭ ئۆيلىرىگە سۇ توشۇپ بېرىپ، ئۆيلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، ئۇلارغا ياردەم بېرىپ، خەلقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل شوئارلارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى پۈتۈنلەي قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن ئالداش ھىيلە تاكتىكىلىرىنى ئېلىپ باردى.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار!